تارىخ ۋە بۈگۈن سەھىپىمىزنىڭ بۈگۈنكى قىسمىدا ئۇيغۇرلار ۋە ئۇيغۇر رايونىنىڭ يىگىرمىنچى ئەسىردە بېسىپ ئۆتكەن سىياسىي مۇساپىلىرىگە ئائىت ھازىرلانغان پروگرامما دىققىتىڭلاردا بولىدۇ قېنى مەرھەمەت دىققىتىڭلار تارىخ ۋە بۈگۈن سەھىپىمىزدە بولسۇن يېقىندا قازاقىستان يازغۇچىلار ئىتتىپاقى بىلەن قازاقىستان ئۇيغۇرلىرىنىڭ جۇمھۇرىيەتلىك بىرلەشمىسى ۋە ئالمۇتا شەھەرلىك ئۇيغۇر مەدەنىيەت مەركىزى قاتارلىق ئورگانلارنىڭ بىرلىكتە ئۇيۇشتۇرۇشى بىلەن ئالمۇتا شەھىرىدە يىگىرمىنچى ئەسىر ئۇيغۇر ئەدەبىياتىنىڭ ۋەكىللىرىدىن بىرى ئابدۇلھەي روزىنىڭ يۈز يىللىق تەۋەللۇتىغا بېغىشلانغان خاتىرە كەچلىك ئۆتكۈزۈلدى مەزكۇر مۇراسىمدا سۆزگە چىققان بىر قىسىم پېشقەدەم ئەدىبلەر زىيالىيلار ئابدۇلھەي روزىنىڭ ئىجادىي ھايات مۇساپىلىرى ۋە ئەدەبىي ئىجادىيەت مۇۋەپپەقىيەتلىرىنى ئەسلەپ ئۆتۈش بىلەن بىرگە شائىرغا بولغان يۈكسەك ھۆرمىتىنى ئىپادىلەشتى ئابدۇلھەي روزى ۋاپات بولغىنىغا ئوتتۇز توققۇز يىل توشقان بولۇپ نۇرغۇن يېڭى ئەۋلادلار ھەتتا يېڭى ئەۋلاد ئۇيغۇر ئەدىبلىرى ئۈچۈن ئابدۇلھەي روزىنىڭ كىم بولغانلىقى ۋە ئىجادىي ھايات مۇساپىلىرى ناتونۇش بولۇشى تەبىئىي ئابدۇلھەي روزى ھاياتىنىڭ ئەڭ ئەھمىيەتلىك بىر تەرىپى ئۇنىڭ بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىقىنچى يىللاردا ئۇيغۇر شېئىرىيىتىدىكى يۇلتۇزلاردىن لۇتپۇللا مۇتەللىپ قاتارلىقلار بىلەن ساۋاقداش بولۇشى ھەمدە ئۇلار بىلەن بىر قاتاردا ئەدەبىيات سېپىغا كىرىشىدۇر دەيدۇ ئاتاقلىق پېشقەدەم شائىر ئابدۇغوپۇر قۇتلۇقوف ئەمدى ئۇنىڭ ئۈستىگە ئابدۇلھەي ئاكام ئۆزى ئاۋۇ

سىز شۇ داھىينى ئۆزگەرتىۋەتسىڭىز دەپ تەلەپ قىلغانكەن بۇنىڭدىن. داھىي دېمەي، ئەلنىڭ چاكارى دەڭ دەپ. ئەخمەت ئەپەندى ئاشۇ گېپى ئارقىلىق ئەخمەت ئەپەندى ھەقىقىي داھىي بولۇشقا تېگىشلىك ئادەملىكىنى ئىسپاتلىغانكەن دەپ ئۇكام. بۇ يەردىمۇ چىڭقى چۈش دەپ بىر كىتابى چىقتى. ئاندىن كېيىن باھار چېچەكلىرى دەپ بىرى چىقتى. بىز شۇ باھار چېچەكلىرى دېگەن كىتابىنى ئەندى بىر تەبىئەت مەنزىرىلىرىنى ياخشى يازىدۇ جۇمۇ، لېكىن تىلغا باي دە، تىلغا باي بۇ كىشىنىڭ ئەڭ چوڭ ئارتۇقچىلىقى ئۇيغۇر تىلىغا ماقتا. بەدىئىي بۇنىڭ ئەدەبىي تىلى ياخشى، تىلغا راۋان تىلى.
ئابدۇلھەي روزى خۇددى يىگىرمىنچى ئەسىر ئەدەبىياتىدىكى نامايەندىلەردىن لۇتپۇللا مۇتەللىپ، زىيا سەمەدى، زۇنۇن قادىرى ۋە باشقىلارغا ئوخشاشلا قازاقىستاننىڭ يەتتىسۇ رايونىدىكى ئۇيغۇر يېزىلىرىنىڭ بىرىدە تۇغۇلۇپ، بىر مىڭ توققۇز يۈز ئوتتۇز بىر ئوتتۇز ئىككىنچى يىللار ئارىسىدا سوۋېت قازاقىستاندا يۈز بەرگەن قاتتىق ئاچارچىلىق ۋە سىياسىي تەقىبلەشلەردىن قاچقان مىڭلىغان قازاق ئۇيغۇر ۋە باشقا مىللەتلەر قاتارىدا ئاتا ئانىسى بىلەن بىرگە ئىلىگە قېچىپ كېلىپ يەرلەشكەن ئىدى ئابدۇلھەي روزىنىڭ بېلگىيەدە ياشايدىغان يەتمىش تۆت ياشلىق قىزى گۈلبوستان خانىم دادىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ ئونىنچى نويابىر يىگىرمە ئۈچىنچى يىل دادام كەتمەندە تۇغۇلغان دادام مەكتەپ مانا شۇ نېمىدە كەتمەندە باشلاپ كېيىن نېمىگە غۇلجىغا كەتكەندە غۇلجىدا ئورۇس گىمنازىيە كەتكەن غۇلجىدا ستالىن مەكتەپنى ئۇنىڭدىن كېيىن دادام ئۈرۈمچىگە بېرىپ ئەشەدىكى شىنجاڭ داشۆنى تۈگىتىپ ئەشەدە كىچىككىنە خىزمەت قىلىپ كېيىن يازغۇچى ئىتتىپاقىدا ئىشلەپ ئەشەدە كىتابلارنى چىقىرىپتىكەن ئابدۇلھەي روزى بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق ئۈچىنچى يىللار ئارىسىدا ئۈرۈمچىدىكى شىنجاڭ ئىنستىتۇتىنى پۈتتۈرگەندىن كېيىن غۇلجىدا ئوقۇتقۇچىلىق ۋە باشقا خىزمەتلەر بىلەن شۇغۇللانغان ئۇ بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق تۆتىنچى يىل ئون بىرىنچى ئايدا شەرقىي تۈركىستان ئىنقىلابى پارتلىغاندا ئىنقىلابقا ئاكتىپ قاتناشقان ئۇ ئەنە شۇ بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق تۆت قىرىق توققۇزىنچى يىللاردىكى شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى دەۋرىدە قولىغا قەلەم ئېلىپ مۇستەقىللىق ۋە ئازادلىقنى كۈيلەيدىغان نۇرغۇن شېئىرلارنى يازغان ئۇنىڭ شېئىرلىرى كۆرەش ژۇرنىلى ۋە ئازاد شەرقىي تۈركىستان كېيىنكى ئىنقىلابىي شەرقىي تۈركىستان گېزىتلىرىدە توختىماي ئېلان قىلىنىپ تۇرغان مانا شۇ بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق تۆت قىرىق توققۇزىنچى يىللىرىدىكى شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى شائىر ئىجادىي ھاياتىنىڭ بىر دەۋرىنى تەشكىل قىلغان بولۇپ ئۇ بىردىنلا شۇ مەزگىلدىكى پېشقەدەم ئوتتۇرا ياش ۋە ياش ئەدىبلەر يەنى زۇنۇن قادىرى ئەنۋەر ناسىرى داۋۇت تۇراخمەتوف نۇر بۇساقوف تۇرسۇن قاھارى كېۋىر نىيازى ئەلقەم ئەختەم زىيا سەمەدى خېلىل ھەمرا تېيىپجان ئېلىيېف ۋە باشقىلار بىلەن بىر قاتاردا سەپنىڭ ئالدىدىكى تونۇلغان شائىرلار سۈپىتىدە مۇستەقىللىق ۋە ئازادلىقنى كۈيلەيدىغان شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى ئەدەبىياتىنىڭ ۋەكىللىرىنىڭ بىرى سۈپىتىدە ئوتتۇرىغا چىققان ئۇنىڭ شېئىرلىرى ئىنقىلاب رەھبىرى ئەخمەتجان قاسىمىنىڭ ئالقىشىغا ئېرىشكەن ئۇنىڭ بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق ئالتىنچى يىلى دوستى لۇتپۇللا مۇتەللىپنىڭ ئاقسۇدا ئۆلتۈرۈلگەنلىكى خەۋىرىنى ئاقسۇدىن قايتىپ چىققان سوپاخۇن سوۋۇروف قاتارلىق كوماندىرلاردىن ئاڭلاپ يازغان لۇتپۇللاغا بېغىشلىغان رازىمەن دەپتىمەن ناملىق مەرسىيەسى كۈچلۈك تەسىر قوزغىغان ئىدى ئۇ مۇنداق دەپ يازغان رازىمەن دېدىم چىقاردىم ھۆكۈم، قاتىلنى بىر زۇم ئەيلىدىم كۈكۈم، دوست دەپ يۈرگىنىم جاللىتىم ئىكەن، ئۆلتۈرگەن بىلەن چىقمىدى ئۆچۈم، چۈنكى مەڭگۈگە قايتمىدى لۇتۇن. ھەسرەت نادامەت بوپ قالدى پۈتۈن، ئۇنىڭ ھەر مىسرا شېئىرى بىلەن ئىچ ئىچىمنى ئەيلەيمەن پۈتۈن.

ئابدۇلھەي روزىنىڭ ھاياتى بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق توققۇزىنچى يىل ئون ئىككىنچى ئايدىن كېيىن شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى كادىرلىرى زىيالىيلىرى ۋە ئەدىبلىرى بىلەن ئوخشاش قىسمەتكە دۇچ كەلدى خىتاي كوممۇنىستلىرى ئۇيغۇر دىيارىنى ئىگىلىگەندىن كېيىن بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىكىنچى يىللاردا غۇلجىدىكى سابىق شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ نۇرغۇن رەھبىرىي كادىرلىرى زىيالىيلار ھەتتا بىر قىسىم شائىر يازغۇچىلارمۇ ئۈرۈمچىگە كېلىپ ھەرقايسى ئىدارە ئورگانلار مەدەنىيەت مائارىپ ئورۇنلىرى ئەدەبىيات سەنئەت ساھەسى ۋە باشقىلاردا خىزمەت قىلدى ئابدۇلھەي روزى ئەنە شۇلارنىڭ بىرى ئىدى ئابدۇلھەي روزى بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىكىنچى يىللاردا ئۈرۈمچىدىكى شىنجاڭ ئىنستىتۇتىدا ئوقۇتقۇچى بولۇپ ئەدەبىيات نەزەرىيىسىدىن دەرس بەرگەن شىنجاڭ ئەدەبىيات سەنئەت ژۇرنىلى يەنى كېيىنكى تارىم ژۇرنىلىدا مۇھەررىرلىق خىزمىتى بىلەن شۇغۇللانغان ئاۋسترالىيەدە ياشايدىغان پېشقەدەم ئۇيغۇر زىيالىيسى شائىر ئەخمەت ئىگەمبەردى ئەپەندى ئەنە شۇ ئەللىكىنچى يىللاردا ئابدۇلھەي روزىنىڭ ئەدەبىيات نەزەرىيىسى دەرسلىرىنى ئاڭلىغان مەن بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىك ئۈچىنچى يىلدىن بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىك ئالتىنچى يىلغىچە شىنجاڭ ئىنستىتۇتى تىل ئەدەبىيات فاكۇلتېتىدا ئوقۇغانىدىم شۇ ۋاقتىدا بىز ئەللىك ئۈچىنچى يىللىق سىنىپتا يىگىرمە توققۇز بالا بولۇپ، يىگىرمە توققۇز بالىنىڭ ئون توققۇزىمىزنىڭ ئەسەرلىرى شىنجاڭ ئەدەبىيات سەنئىتى ژۇرنىلىدا چىقىشقا باشلىغان ئىدى. دوستلىرىمىز بەزىلىرى شېئىر يازسا، بەزىلەر ھېكايىلەر يازىدىغان، بەزىلەر تەنقىدىي ئەدەبىي ماقالىلەر يازىدىغان، بەزىلەر دىرامىلارنى يازغانلارمۇ بولدى. مۇشۇ ئۇتۇقلارغا ئېرىشىشتە بىزگە ئىلىم بەرگەن ئىككى ئۇستازىمىزنىڭ خىزمىتى ئىنتايىن زور ئىدى. ئۇلارنىڭ بىرسى ئىككىنچى قېتىملىق شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ زىيالىيلىرىدىن بولغان خەمىت سەئىدى ھەم شۇنىڭ بىلەن بىرگە ئابدۇلھەي روزى ئۇستازىمىز بىزگە ئەدەبىيات ھەققىدە ئۇيغۇر ئەدەبىياتى كىلاسسىك ئەدەبىياتى ھەققىدە ھەم شېئىرىي ئەسەرلەرنى، نەسرىي ئەسەرلەرنى، دىراما ئەسەرلىرىنى قانداق يېزىش ھەققىدە يېزىش پراكتىكىسى دەرسىدە ئالايىتەن بىزگە جىق كۈچلەرنى چىقىرىپ، بىزلەرنىڭ قولىمىزغا قەلەم ئېلىشىمىزغا ئاساسىي سەۋەبچى بولغان ئاجايىپ، ماھىر، تالانتلىق، يېقىملىق، غەمخور ئۇستازلىرىمىزدىن ئىدى.
شائىر ئەخمەت ئىگەمبەردى ئەپەندىنىڭ ئېيتىشىچە، ئابدۇلھەي روزىنىڭ بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىكىنچى يىللاردىكى ھايات مۇساپىسى ئەدەبىي ئىجادىيەت ۋە ئالىي مەكتەپتە ئەدەبىيات دەرسلىرىنى بېرىپ ياشلارنى تەربىيىلەش قاتارلىق خىزمەتلەرگە بېغىشلانغان ئىدى.
شىنجاڭ ئەدەبىيات سەنئىتى ژۇرنىلىغا بارغىنىمىزدا ئابدۇلھەي روزى باشلىق يازغۇچىلار بىلەن، شائىرلار بىلەن ئۇچرىشىپ قالاتتۇق. ئابدۇلھەي روزىنىڭكى، ئۇنىڭدىن باشقا يەنە ئەدەبىيات سەنئەت ساھەسىدىكى ئالايىتەن پائالىيىتى، ئۇ ئۇستا تەرجىمان ئىدى. ئاڭلىشىمىزچە، ئابدۇلھەي روزى ياش ۋاقتىدا غۇلجىدا رۇس گىمنازىيەسىدە ئوقۇغانىكەن. شۇنىڭ ئۈچۈنمۇ ئۇ رۇسچىنى راۋان سۆزلىيەلەيتتى، راۋان يازالايتتى ھەم شۇنىڭ بىلەن ئەدەبىي ئەسەرلەرنى ناھايىتى ماھىرلىق بىلەن ۋايىغا يەتكۈزۈپ تەرجىمە قىلالايتتى. ئابدۇلھەي روزىنىڭ بۇ بىزنىڭ ئەدەبىيات، سەنئەت ساھەسىدە كۆرسەتكەن پائالىيەتلىرى مۇنداق ئېيتقان چاغدا بىر قىسىم ياش ئەدەبىياتچىلارنى تەشكىللەشتە، ئۇلارنى يېتىشتۈرۈشتە، ئۇلارنىڭ قولىغا قەلەم ئېلىپ شائىر، يازغۇچى، دراماتورگ بولۇش ئىشلىرىدا ئۇستازىمىز ئابدۇلھەي روزىنىڭ تۆھپىسى ئىنتايىن زور.
ئابدۇلھەي روزى بىر مىڭ توققۇز يۈز ئاتمىش ئىككىنچى يىلى ۋەتىنىنى تەرك ئېتىپ سابىق سوۋېت ئىتتىپاقىغا كۆچۈپ چىقىپ قازاقىستاننىڭ ئالمۇتا شەھىرىگە ماكانلىشىش بىلەن ھاياتىنىڭ جۈملىدىن ئىجادىي ھاياتىنىڭ كېيىنكى باسقۇچىنى باشلىغان ئىدى. ھۆرمەتلىك دوستلار، يۇقىرىدا سىلەر تارىخ ۋە بۈگۈن سەھىپىمىز بىلەن تونۇشتۇڭلار. خەير خوش، بۇ پروگراممىنى ئۈمىدۋار ھازىرلىدى.